Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ມີການວິຕົກ ກັບຊີວິດຂອງຄົນອົດສະຕຣາລຽນສາຍເລືອດຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກກັ ກຂັງຢູ່ໃນປະເທດຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໂຈວັນຄາມ ທີ່ເປັນຄົນອົດສະເຕຣເລຍສາຍເລືອດຫວຽດນາມ 100% ທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານກົວກັບກ ານເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ນີ້ຖືກເອີ່ຍອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ນັກໂທດຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ເຫັນທ່ານຄາມ ອາຍຸ 71 ປີ ຈຳຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຍາວນານ ຢູ່ໃນການກັກຂັງນັ້ນ ທ່ານຄາມຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 12 ປີ ຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນ າມ ກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນຫວຽດນາມ ຄື ຫວຽດຕັງ ຫວຽດຕັງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃນດ້ານການເມືອງ ທີ່ພັກລັດຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ບົ່ງວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃນ ດ້ານການຈະລາຈົນ

ຂອງທ່ານ ໂຊວັນຄາມ ທີ່ເປັນສາມີຂອງຍານາງ ຄອບຄົວໂຊມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບໂຊກຊະຕາ ແລະ ຊີວິດຂອງທ່ານຄາມ ເມື່ອທີ່ນັກໂທດຄົນໜຶ່ງ ທີ່ມົ້ມໂທດໃນປະເທດຫວຽດນາມແລ້ວ ຂຽນໜັງສືສະບັ ບໜຶ່ງເຖິງລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ທ່ານຄາມຈຳຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເປັນເວລາຍາວນານ ມີອາຫານການກິນນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບອັນຕ່ຳຕ້ອຍ SBS News ເຫັນໜັງສືດັ່ງກ່າວນັ້ນ SBS News ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເວົ້າວ່າໃນໜັງສືນັ້ນ ແຕ່ຄະນະສິດທິມະນຸດຊົນຕ່າງໆ ຕິຕຽນປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ມີປະຫວັດອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີໃສ່ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງ ທ່ານຄາມ ອາຍຸ 71 ປີ ກັບ ຄືນໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມຊົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານຢັ້ງຢືນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເດືອນມົກກະລາປີ 2019 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ຕ້ານພັກລັດຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ຍານາງ ຫວ ຽນດັງເຟືອງ ນັກກົດໝາຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂອງທ່ານຄາມ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄາມມີແຕ່ພົວພັນກັບການປະທ້ວງສັນຕິວິທີທີ່ເຂົ້າຂ້າງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວໃດໆ ໃນດ້ານ ການຈະລາຈົນຈັກເທື່ອຕະຫຼອດມາ ຍານາງ ຫວຽນດັງເຟືອງ

ເພື່ອຈະກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຜົວຍານາງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງໃດໆ ກະຊວງຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ພວກເພິ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານກົງສູນແກ່ທ່ານຄາມຕາມແນວທາງ ກິດຈະການກົງສູນ ແລະ ພວກເພິ່ນຕິດຕໍ່ເປັນປະຈຳກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານຄາມຢູ່ ລັດຖະບານຄອມມູນິດຫວຽດນາມຊາບດີກ່ຽວກັບຄວາມສົນຈິດສົນໃຈກັບກໍລະນີຂອງທ່ານຄາມ ແລະ ໂຊກຊະຕາຂອງຜູ້ກ່ຽວ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນສູງສຸດຕ່າງໆ ໃນໄວໆນີ້ທ່ານຄາມຈະຮອດອາຍຸ 72 ປີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຫວັງວ່າ ວັນເກີດປີທີ 72 ຂອງທ່ານນັ້ນຈະເປັນຫວດສຸດທ້າຍໃນຄຸກໃນຄອກໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໃນເ ວລາຜ່ານມາໃນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍຖືກຈັບຕັດສິນຈຳຄຸກຍາວນານ ແລະ ຖືກປັບໃໝຢ່າງໜັກໜ່ວງພ້ອມ ແຕ່ແລ້ວຖືກປ່ອຍໂຕ ຈົ ນກ້ຽງຈົນລ້ອນ ດັ່ງໃນສະໄໝ Alexander Downer ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫາຍໃຫຍ່ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະ ໄຕປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນວ່າຄົນອົດສະເຕຣເລຍຄູ່ໜຶ່ງທີ່ເປັນຜົວເມຍກັນຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຍາວນານ ແລະ ຖືກປັບໃໝຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຄະດີກ່ຽວກັບແກ້ວ ໃນການຂຸດແກ້ວທີ່ເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງຫົວຂ ອງ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທັງສອງນັ້ນຖືກປ່ອຍຕົວກັບຄືນສູ່ Queensland ບໍ່ນານ ຫຼັງຈາກນອນຄຸກນອນຄອກບໍ່ທໍ່ໃດເວລາເທົ່ານັ້ນ ທັງກໍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າການປັບໃໝຊ້ຳ ແລະ ກ່ຽວກັບມົ້ງລາວທີ່ນຳພາຄົນຕ່າງປະເທດຈາກຄະນ ະ Fact Finding ເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງປ່າດົງພົງໄພເລິກໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຊອກຫາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ກຳລັງຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປ ະຊາຊົນລາວ ປະສົມກຳລັງທະຫານຫວຽດນາມ ຕາມລ້າງຜານມົ້ງລາວທີ່ໃນອະດີດຕໍ່ຕ້ານຄອມມູນິດໃນລາວ ແມ່ນວ່າຄົນຂອງຄະນະ Fact Finding ນັ້ນກໍຖືກປ່ອຍໂຕກັບບ້ານກັບທີ່ໝົດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈຳຄຸກບໍ່ທໍ່ໃດເວລາ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບາດວ່າຄົນມົ້ງລາວທີ່ເປັນນາຍແປພາສາ ແລະ ນາຍທາງນັ້ນຕີ້ ຕິດຄຸກຍາວນານໂດຍບໍ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ອີກລາຍໜຶ່ງ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍຖືກຈັບ ຕັດສິນຈຳຄຸກຍາວ ນານ ແຕ່ແລ້ວກໍຖືກປ່ອຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຝຣັ່ງເສດ ແລະ ພັນເອກໂວດາຍທ່ອງ ອະດີດນາຍທະຫານຂອງກອງທັບຫວຽດນາມໃຕ້ ທີ່ນຳພາຄະນະຄົນຫວຽດນາມຄະນະໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນແຂວງຈ ຳປາສັກ ລັດຂຶ້ນໄປຫາແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອຕັດເຂົ້າໄປຍັງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດຫວຽດນາມພາກກາງ ແຕ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນແຂວງສາລະວັນ ໂດຍກຳລັງທະຫານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາ ຊົນລາວ ແລ້ວສົ່ງໄປຍັງຮ່າໂນ້ຍ ກໍຖືກຮ່າໂນ້ຍຕັດສິນຈຳຄຸກ ແຕ່ແລ້ວປ່ອຍໂຕຜູ້ກ່ຽວພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈຳຄຸກບໍ່ຍາວນານປານໃດ ທ່ານກັບຄືນມາຍັງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດອ າເມລິກາຢ່າງຖາວອນ ນີ້ແປວ່າກົດໝາຍ ຫຼືວ່າສານ ຫຼືວ່າຄຸກວ່າຄອກ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວມີສອງສະຖານະພາບ ຄືສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນໃນລາວເອງ SBS ລາວ ຜ່ານໂທ ລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ